ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ນຳໃນດ້ານສາສະໜາພາກັນໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຜູ້ນຳໃນດ້ານສາສະໜາທີ່ຊິດນີຫຼາຍໂຫຼຄົນພາກັນໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃນຂ່າວວັນທີ 26 ພຶ ດສະພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາແລ້ວນີ້ ການໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ເປັນຄະນະນັ້ນ ເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລັດ New South Wales ເພື່ອພິສູດໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງທີ່ປອດໄ ພສຳລັບທຸກໆຄົນ ບໍ່ວ່າຈະເຊື່ອຖືສາສະໜາໃດໆກໍຕາມແຕ່ ການພາກັນໄປໂດຍຜູ້ນຳໃນດ້ານສາສະໜານັ້ນ ແມ່ນເພື່ອສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະຊົນ ຜູ້ນຳເຖິງຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນຂອງສາສະໜາຂອງຊຸມຊົນຕ່າ ງໆຂອງຊິດນີ ພາກັນໄປໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ຈາກລັດຖະບານ New South Wales ເພື່ອເປັນການສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ພວກເພິ່ນສະໜັບສະໜູນການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19

ຢູ່ທີ່ສູນກາງນີ້ ຈົ່ງກໍ້ແຂນເສື້ອຂຶ້ນໃຫ້ສັກຢາໃຫ້ ການກະທຳນັ້ນບໍ່ແມ່ນແຕ່ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາປອດໄພ ແຕ່ກໍເປັນການສົ່ງເສີມສິ່ງທີ່ດີຂອງຄົນທັງຫຼາຍ ຜູ້ນຳໃນດ້ານສາສະໜາຕ່າງໆນັ້ນ ເປັນກ້ອນເປັ ນໜ່ວຍກັນໃນດ້ານການພະຍາຍາມຕໍ່ຕ້ານການລັງເລໃຈ ໃນດ້ານເຫດຜົນໃນດ້ານສາສະໜາ ເພື່ອຈະໃຫ້ສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້

ລັດຖະບານລັດ New South Wales ປະຊຸມທາງວິດີໂອເປັນປະຈຳກັບຜູ້ນຳນານາວັດທະນະທຳ ສຳລັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຄ້ຳຈູນທີ່ມີໃຫ້ຢູ່ໃນເວລານີ້ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook